Nikki Strong and this is VOA 1 The Hits. From Washington, this is VOA News. ສະບາຍດີທ່ານຜູ້ຟັງທີ່ເຄົາລົບ ທີ່ນີ້ສະຖານີວິທະຍຸ VOA ພາກພາສາລາວ ກະຈາຍສຽງທຸກໆວັນຈາກວໍຊິງຕັນດີຊີ ນະຄອນຫຼວງຂອງສະຫະລັດ ຊຶ່ງທ່ານສາມາດຮັບຟັງໄດ້ທາງອິນເຕີເນັ ດເຊັ່ນກັນທີ່ lao.voanews

ບົດລາຍງານກ່ຽວກັບກອງປະຊຸມສຸດຍອດດິນຟ້າອາກາດ COP 28 ບົດລາຍງານ ລາວມີແຜນຂະຫຍາຍການຜະລິດກະແສໄຟຟ້າຈາກພະລັງງານແສງຕາເວັນໃຫ້ໄດ້ຫຼາຍເຖິງ 1,200 ເມກາວັດ ຕິດຕາມດ້ວຍລາຍກາ ນສຽງເພງຈາກແດນໄກ ແລະປິດທ້າຍລາຍການດ້ວຍບົດບັນນາທິການ ອັນດັບຕໍ່ໄປ ຂໍເຊີນທ່ານຕິດຕາມຮັບຟັງລາຍການທີ່ໜ້າສົນໃຈ ສຳລັບແລງວັນອາທິດທີ 28 ມັງກອນນີ້ ທຳນຽບຂາວກ່າວວ່າ ການເຮັດແທ້ ງລູກແມ່ນມີຢູ່ໃນການລົງຄະແນນສຽງໃນປີ 2024 ໂດຍຮອງປະທານາທິບໍດີ ຄາມາລາ ແຮຣິສ ເດີນທາງຂ້າມໄປຂ້າມມາທົ່ວປະເທດ ເພື່ອສ້າງຄວາມດຸ່ນດ່ຽງໃຫ້ກັບການໂຄສະນາຫາສຽງຂອງທ່ານໄບເດັນ ດ້ ວຍການຄຸ້ມຄອງ ແລະການຂະຫຍາຍສິດທິໃນການຈະເລີນພັນ ແລະຜູ້ສະໝັກຈາກພັກຣີພັບບລິກັນທີ່ກ່າວເຖິງຄວາມເປັນໄປໄດ້ ໃນການຫ້າມເຮັດແທ້ງຂອງລັດຖະບານກາງ ສິ່ງນີ້ເຮັດໃຫ້ມີທາງເລືອກທີ່ດີ ທີ່ສຸດໃຫ້ກັບບັນຫາທີ່ລະອຽດອ່ອນດັ່ງກ່າວ ສຳລັບຜູ້ມີສິດເລືອກຕັ້ງຊາວອາເມລິກັນ ນັກຂ່າວ VOA ອານິຕາ ພາວ ມີລາຍງານຈາກທຳນຽບຂາວ ເຊິ່ງອາດນະສັກມີລາຍລະອຽດມາສະເໜີທ່ານ ໃນຂະນະທີ່ການແ ຂ່ງຂັນເລືອກຕັ້ງປະທານາທິບໍດີຂອງສະຫະລັດຮ້ອນແຮງຂຶ້ນ ບັນດາຜູ້ສະໝັກຕ່າງກໍກຳລັງສ້າງຄວາມປະທັບໃຈໃຫ້ແກ່ຜູ້ມີສິດເລືອກຕັ້ງວ່າ ການແທ້ງລູກແມ່ນເປັນບັນຫາທີ່ສຳຄັນ ໃນວັນຈັນທີ່ຜ່ານມາ ເຊິ່ງ ເປັນວັນຄົບຮອບ 51 ປີຂອງຄຳຕັດສິນ Roe v Wade ເຊິ່ງເປັນເຫດການທີ່ສຳຄັນທີ່ລັດຖະບານກາງໄດ້ຄຸ້ມຄອງສິດທິໃນການແທ້ງລູກ ຮອງປະທານາທິບໍດີ ຄາມາລາ ແຮຣິສ ໄດ້ໄປຢ້ຽມຢາມລັດວິສຄອນຊິນ ເພື່ອເນັ້ນຢ້ ຳໃຫ້ເຫັນເຖິງການສະໜັບສະໜູນຂອງລັດຖະບານທ່ານໄບເດັນ ໃນການເຂົ້າເຖິງການດູແລການຈະເລີນພັນຢ່າງເຕັມຮູບແບບ ເຊິ່ງລວມທັງການແທ້ງລູກ In America, freedom is not to be given. ຢູ່ໃນອາເມລິກາ ສິດເສລີພາບບໍ່ແມ່ນສິ່ງທີ່ຕ້ອງໄດ້ຮັບ ມັນບໍ່ຄວນຈະໄດ້ຖືກມອບມາໃຫ້ ມັນເປັນຂອງພວກເຮົາໂດຍສິດ ໂດຍສິດ ແລະນັ້ນລວມເຖິງສິດເສລີພາບໃນການຕັດສິນໃຈກ່ຽວກັບຮ່າງກາຍຂອງຕົ ນເອງນຳ ບໍ່ແມ່ນລັດຖະບານທີ່ບອກພວກທ່ານວ່າຈະຕ້ອງເຮັດຫຍັງ ປະທານາທິບໍດີ ໂຈ ໄບເດັນ ເຊິ່ງເປັນຊາວກາໂຕລິກມາຕະຫຼອດຊີວິດ ໄດ້ສະແດງຄວາມຄິດເຫັນສ່ວນຕົວກ່ຽວກັບການແທ້ງລູກ ແນວໃດ ກໍຕາມ ໃນວັນຈັນທີ່ຜ່ານມາ ທ່ານໄດ້ອະທິບາຍເຖິງຄຳຕັດສິນຂອງສານສູງສຸດໃນປີ 2022 ທີ່ຕ່າວປີ້ນຄຳຕັດສິນ Roe v. Wade ແລະ ໂຍນເລື່ອງດັ່ງກ່າວໄປໃຫ້ແຕ່ລະລັດວ່າບໍ່ມີຄວາມຍຸຕິທຳ ນັບຕັ້ງແຕ່ຄຳຕັດສິນຂອງສານດັ່ງກ່າວ ທ່ານໄດ້ສັງເກດເຫັນວ່າ ມີຜູ້ມີສິດເລືອກຕັ້ງໃນລັດຕ່າງໆ ໄດ້ລົງຄະແນນສຽງຊ້ຳແລ້ວຊ້ຳອີກ ເພື່ອໃ ຫ້ການສະໜັບສະໜູນການເຂົ້າເຖິງການແທ້ງລູກ voters have voted to protect reproductive rights ບັນດາຜູ້ມີສິດເລືອກຕັ້ງໄດ້ລົງຄະແນນສຽງ ເພື່ອປົກປ້ອງສິດໃນການຈະເລີນພັນ ພວກເຮົາຕ້ອງການການຄຸ້ມຄອງເຫຼົ່ານີ້ໃນທຸກໆລັດ ເພາະວ່ າເພື່ອໃຫ້ຄອບຄົວຂອງພວກທ່ານສາມາດເຂົ້າເຖິງການບໍລິການດ້ານສຸຂະພາບໄດ້ ມັນບໍ່ຄວນຂຶ້ນຢູ່ກັບລະຫັດໄປສະນີຂອງທ່ານ ບັນດາຜູ້ຕິດຕາມຂອງຜູ້ສະໝັກຊີງຕຳແໜ່ງປະທານາທິບໍດີແຖວໜ້າຂອງພັກ ຣີພັບບລິກັນຄົນປັດຈຸບັນ ທ່ານໂດນັລ ທຣຳ ກ່າວວ່າ ທ່ານທຣຳຄັດຄ້ານການແທ້ງລູກ ແຕ່ຈຸດຢືນຂອງທ່ານມີຄວາມຫຼາກຫຼາຍ ແລະ ບໍ່ຈະແຈ້ງ ເວັບໄຊໂຄສະນາຫາສຽງຂອງທ່ານບໍ່ໄດ້ກ່າວເຖິງບັນຫານີ້ ການຂໍ ຄຳຄິດເຫັນບໍ່ໄດ້ຮັບຄຳຕອບໃນທັນທີ ປະທານສະພາຕ່ຳຂອງສະຫະລັດ ສັງກັດພັກຣີພັບບລິກັນ ໄດ້ໃຫ້ຄວາມຄິດເຫັນສ່ວນຕົວຕໍ່ຝ່າຍຄ້ານໃນການໂຮມຊຸມນຸມຕໍ່ຕ້ານການແທ້ງລູກ ເມື່ອບໍ່ດົນມານີ້ຢູ່ໃນວໍຊິງຕັ ນ ບ່ອນທີ່ທ່ານໄດ້ກ່າວວ່າ ທ່ານແມ່ນຜົນຜະລິດຂອງການຖືພາໃນໄວໜຸ່ມທີ່ບໍ່ໄດ້ມີການວາງແຜນໄວ້ We're passing these bills and we're marching today because it takes a lot of work to convince people that every single ພວກເຮົາກຳລັງຜ່ານຮ່າງກົດໝາຍເຫຼົ່ານີ້ ແລະ ພວກເຮົາເດີນຂະບວ ນໃນມື້ນີ້ ເພາະວ່າມັນຕ້ອງໃຊ້ຄວາມພະຍາຍາມຢ່າງຫຼວງຫຼາຍໃນການເຮັດໃຫ້ປະຊາຊົນຮູ້ວ່າ ເດັກນ້ອຍທີ່ເປັນມະນຸດທຸກຄົນ ເດັກນ້ອຍທີ່ຍັງບໍ່ເກີດທຸກຄົນ ມີຄຸນຄ່າທີ່ເລິກເຊິ່ງ ແລະ ປະເສີດເກີນກວ່າທີ່ຈ ະຖືກເບິ່ງຂ້າມ ແລະ ເພື່ອນມິດທັງຫຼາຍຂອງຂ້າພະເຈົ້າ ພວກເຮົາມີທຸກໆເຫດຜົນທີ່ຈະເບິ່ງໂລກໃນແງ່ດີວ່າ ພວກເຮົາສາມາດປ່ຽນແປງຄວາມຄິດເຫັນຂອງປະຊາຊົນໄດ້ ບັນດານັກເຄື່ອນໄຫວຕໍ່ຕ້ານກາ ນແທ້ງລູກກ່າວວ່າ ພວກເຂົາເຈົ້າດີໃຈທີ່ສານສູງສຸດນຳເອົາການຕັດສິນດັ່ງກ່າວນີ້ກັບຄືນໄປຢູ່ໃນມືຂອງລັດຕ່າງໆ ແຕ່ປັດຈຸບັນນີ້ພວກເຂົາຕ້ອງຕັດສິນໃຈວ່າ ຜູ້ນຳປະເທດທ່ານໃດຈະຂັບເຄື່ອນບັນຫານີ້ໄ ປຂ້າງໜ້າ ນັກເຄື່ອນໄຫວ ເອຣິກ ຊາຍເລີ ຜູ້ທີ່ເຂົ້າຮ່ວມການເດີນຂະບວນໃນວໍຊິງຕັນ ກ່າວວ່າ ທ່ານໄບເດັນແມ່ນຮຸນແຮງເກີນໄປໃນການສະໜັບສະໜູນຂອງທ່ານໃນການເຂົ້າເຖິງການແທ້ງລູກ ແຕ່ກ່າວວ່ າ ບໍ່ມີສະມາຊິກພັກຣີພັບບລິກັນທີ່ຍັງເຫຼືອຢູ່ຄົນໃດທີ່ຖືກກັບທັດສະນະຂອງທ່ານ I also don't know if I trust Donald Trump. I mean, he gave us the ຂ້າພະເຈົ້າກໍຍັງບໍ່ຮູ້ຄືກັນວ່າ ຂ້າພະເຈົ້າເຊື່ອ Donald Trump ຫຼືບໍ່ ຂ້າພະເຈົ້າໝາຍຄວາມວ່າ ທ່ານໄດ້ໃຫ້ຜູ້ພິພາກສາສານສູງສຸດແກ່ພວກເຮົາທີ່ຕ່າວປີ້ນຄຳຕັດສິນ Roe ນັບຕັ້ງແຕ່ການຕ່າວປີ້ນຄຳຕັດສິນໂຣເປັນ ຕົ້ນມາ ທ່ານໄດ້ເວົ້າບາງສິ່ງທີ່ເປັນການວິພາກວິຈານກ່ຽວກັບການເຄື່ອນໄຫວເພື່ອສະໜັບສະໜູນສິດທິຂອງເດັກນ້ອຍທີ່ຍັງບໍ່ທັນເກີດ ແລະ ວິພາກວິຈານນະໂຍບາຍຂອງຜູ້ປົກຄອງລັດຟລໍຣິດາ ທ່ານ ຣອນ ດີ ແຊນຕິສ ໃນລັດຟລໍຣິດາ ຂ້າພະເຈົ້າບໍ່ຮູ້ແທ້ໆວ່າ ທ່ານທຣຳຢືນຢູ່ຈຸດໃດ ເພາະເບິ່ງຄືວ່າທ່ານຈະເວົ້າອອກມາຈາກປາກທັງສອງຂ້າງຂອງທ່ານກ່ຽວກັບບັນຫານີ້ ດັ່ງນັ້ນ ຂ້າພະເຈົ້າຂໍສະຫງວນການວິພາກວິ ຈານຕໍ່ທັງທ່ານນາງເຮລີ ແລະ ທ່ານທຣຳ ເພາະຂ້າພະເຈົ້າກັງວົນວ່າທັງສອງທ່ານຈະຢືນຢູ່ບ່ອນໃດແທ້ ສິດທິໃນການແທ້ງລູກໄດ້ຮັບໄຊຊະນະໃນການລົງຄະແນນສຽງໂດຍຜູ້ມີສິດເລືອກຕັ້ງໃນລັດຕ່າງໆ ນັບຕັ້ງແຕ່ລັດແຄລິຟໍເນຍທີ່ມີແນວຄິດເສລີນິຍົມ ໄປຈົນເຖິງລັດແຄນຊັສທີ່ເປັນເຂດອະນຸລັກນິຍົມ ລັດໂອໄຮໂອ ເຊິ່ງເປັນລັດທີ່ສຳຄັນທີ່ອາດຈະອຽງໄປທາງໃດທາງໜຶ່ງ ເປັນລັດສຸດທ້າຍ ໂດຍມີມະຕິເຫັນດີ ຢ່າງເດັດຂາດເຖິງ 57 ເປີເຊັນ ໄດ້ອະນຸມັດການແກ້ໄຂລັດຖະທຳມະນູນເພື່ອຮັບປະກັນຄວາມສາມາດໃນການເຂົ້າເຖິງການແທ້ງລູກໃນທ້າຍປີນີ້ ຜູ້ລົງຄະແນນສຽງຊາວອາເມລິກັນຈະໄດ້ອອກສຽງຂອງ ພວກເຂົາເຈົ້າໃນເດືອນພະຈິກທີ່ຈະມາເຖິງນີ້ ອາດນະສັກ ວີໂອເອ ນັບແຕ່ກອງປະຊຸມສຸດຍອດກ່ຽວກັບດິນຟ້າອາກາດຂອງອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ຫຼື ຄອບ 28 ທີ່ສິ້ນສຸດລົງໃນກາງເດືອນທັນວາ ທີ່ດູໄບ ສະ ຫະລັດອາຣັບເອມິເຣດ ບັນດາປະເທດໝູ່ເກາະໝູ່ດອນຢູ່ມະຫາສະໝຸດປາຊີຟິກ ກໍເລີ່ມດຳເນີນງານເພື່ອຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກອງທຶນປ້ອງກັນດິນຟ້າອາກາດ ມູນຄ່າ 500 ລ້ານໂດລາ ເຈັສຊິກາ ສະໂຕນ ນັກຂ່າວວີໂອ ເອ ມີລາຍງານກ່ຽວກັບເລື່ອງນີ້ ເຊິ່ງໄພສານມີລາຍລະອຽດມາສະເໜີທ່ານໃນອັນດັບຕໍ່ໄປ ພວກນັກວິທະຍາສາດກ່າວວ່າ ຊາຍຝັ່ງເຫຼົ່ານີ້ແມ່ນສ່ວນໜຶ່ງຂອງບັນດາຊາຍຝັ່ງທີ່ເປັນອັນຕະລາຍທີ່ສຸດຢູ່ໃນໂລ ກຂອງເຮົາ ຄືໝູ່ເກາະໝູ່ດອນຂອງບັນດາປະເທດໃນເຂດມະຫາສະໝຸດປາຊີຟິກ ນີເວ ໝູ່ເກາະມາໂຊລ ໄມໂຄຣເນເຊຍ ມານດິບ ພາລາວ ຮ່ວມກັນແລ້ວ ໝູ່ເກາະໝູ່ດອນເຫຼົ່ານີ້ແມ່ນຕັ້ງຢູ່ໃນເຂດແນວໜ້າຂອງ ການສູ້ລົບຕ້ານການປ່ຽນແປງຂອງດິນຟ້າອາກາດ ປະທານາທິບໍດີຂອງປະເທດໝູ່ເກາະພາລາວ ທ່ານ ສຸຣັງເຈລ ວິບສ ກ່າວເປັນພາສາອັງກິດວ່າ As ocean states we say protection of the oceans is an important component ໃນຖານະບັນດາລັດທີ່ຕັ້ງຢູ່ໃນມະຫາ ສະໝຸດ ພວກເຮົາກ່າວວ່າການປົກປ້ອງມະຫາສະໝຸດແມ່ນອົງປະກອບທີ່ສຳຄັນ ຍ້ອນວ່າມັນເປັນຖັງທີ່ດູດເອົາຄາບອນທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດ ໃນທຸກໆວິນາທີທີ່ທ່ານຫັນໃຈເອົາ ແມ່ນມາຈາກມະຫາສະໝຸດ ປະທານາທິບໍ ດີພາລາວ ທ່ານ ສຸຣັງເຈລ ວິບສ ກ່າວວ່າ ການອະນຸລັກມະຫາສະໝຸດແມ່ນເປັນແນວທາງຊີວິດມາໄດ້ດົນນານແລ້ວ ສຳລັບຜູ້ຄົນທີ່ອາໄສຢູ່ໃນໝູ່ເກາະໝູ່ດອນປາຊີຟິກ ລັດຖະມົນຕີປົກປ້ອງສິ່ງແວດລ້ອມຂອງພາ ລາວ ທ່ານ ສະຕີເວັນ ວິກເຕີ ໄດ້ໃຫ້ຕົວຢ່າງແຕ່ຊຸມປີ 1990 ທ່ານ ສະຕີເວັນ ວິກເຕີ ແມ່ນລັດຖະມົນຕີກະຊວງກະສິກຳ ການປະມົງ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ ກ່າວຜ່ານຊູມວ່າ
ພວກຊາວປະມົງ ແລະ ຫົວໜ້າຊົນເຜົ່າຢູ່ໃນທ້ອງຖິ່ນໄດ້ປະຊຸມກັນ ແລະ ຫຼັງຈາກນັ້ນກໍໄດ້ຕັດສິນໃຈວ່າສິ່ງເຫຼົ່ານີ້ແມ່ນຂົງເຂດທີ່ຈຳເປັນຕ້ອງໄດ້ຢຸດເຊົາການປະມົງ ເພື່ອໃຫ້ປູປາເຫຼົ່ານັ້ນຟື້ນໂຕຄືນ ຢູ່ທີ່ກອງ ປະຊຸມສຸດຍອດວ່າດ້ວຍການປ່ຽນແປງຂອງດິນຟ້າອາກາດຂອງອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ຫຼື COP28 ໃນປີກາຍນີ້ ບັນດາປະເທດໝູ່ເກາະໝູ່ດອນປາຊີຟິກໄດ້ປະກາດກ່ຽວກັບຂໍ້ລິເລີ່ມປາຊີຟິກທີ່ອຸດົມຮັ່ງມີສີຟ້າ ແລ ະ ໄດ້ເງິນ 228 ລ້ານໂດລາ ເພື່ອສົມທົບກອງທຶນ 500 ລ້ານໂດລາ ສຳລັບອະນຸລັກ ແລະ ປົກປັກຮັກສາ 30 ເປີເຊັນຂອງມະຫາສະໝຸດ ໂຄງການປົກປ້ອງທະເລຂັ້ນເລີ່ມຕົ້ນ ຫຼື Pristine Seas ຂອງວາລະສານ National Geographic ທີ່ໄດ້ໃຫ້ການຊ່ວຍເ ຫຼືອແກ່ພາລາວຢູ່ແລ້ວ ໂດຍສ້າງຕັ້ງເຂດຄຸ້ມຄອງທາງທະເລ ແລະ ພ້ອມແລ້ວທີ່ຈະໃຫ້ການປຶກສາຫາລືປະເທດໝູ່ເກາະໝູ່ດອນປາຊີຟິກອື່ນໆ ເຊັ່ນດຽວກັນ ທ່ານ Enric Sala ຜູ້ກໍ່ຕັ້ງກອງທຶນ ກ່າວວ່າ We are there um, for the long haul to make sure that um ພວກເຮົາຢູ່ທີ່ນັ້ນໃນໄລຍະຍາວ ເພື່ອໃຫ້ເປັນທີ່ແນ່ໃຈວ່າເຂດທີ່ໄດ້ຮັບການປົກປ້ອງມີການອອກແບບທີ່ເໝາະສົມ ຕັ້ງຢູ່ໃນບ່ອນທີ່ຖືກຕ້ອງ ເພື່ອໃຫ້ໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດຫຼາຍທີ່ສຸດຕໍ່ພວກສັດນ້ຳ ຕໍ່ປະຊາຊົ ນໃນທ້ອງຖິ່ນ ແລະ ຕໍ່ໂລກຂອງເຮົາ ທ່ານ Victor ກ່າວວ່າ ທ່ານຫວັງວ່າການຄົ້ນຄວ້າຂອງ Pristine Seas ສາມາດສ່ອງແສງໃຫ້ເຫັນແຫຼ່ງຊັບພະຍາກອນທີ່ເລິກລົງໄປໃນພື້ນມະຫາສະໝຸດຂອງພາລາວ ບ່ອນທີ່ຄວາມຮູ້ຂອງປ ະຊາຊົນໃນທ້ອງຖິ່ນຍັງບໍ່ທັນເປັນທີ່ກວ້າງໄກພໍ ທ່ານ Steven Victor ລັດຖະມົນຕີກະຊວງກະສິກຳ ແລະ ການປະມົງຂອງພາລາວ ກ່າວເປັນພາສາອັງກິດວ່າ That helps us understand why fish especially we are the ນັ້ນໄດ້ຊ່ວຍໃຫ້ພວກເຮົາເຂົ້າໃຈວ່າເປັນຫ ຍັງປາ ໂດຍສະເພາະແລ້ວແມ່ນໄກອອກໄປຈາກໂງ່ນຫີນ ໄດ້ນຳໃຊ້ບາງເຂດຂອງມະຫາສະໝຸດເພື່ອເຕົ້າໂຮມກັນ ທ່ານຊາລາກ່າວວ່າ ການຈັດຕັ້ງພື້ນທີ່ສຳລັບການຫາປາທີ່ສຳຄັນແມ່ນໄດ້ພິສູດໃຫ້ເຫັນສ ອງທາງ ສຳລັບໃຫ້ປາມີຈຳນວນເພີ່ມຂຶ້ນເທົ່າເດີມໄດ້ພາຍໃນຫ້າ ຫ້າສິບປີ ແຕ່ທ່ານກ່າວວ່າ ຖ້າມີຈຸດປະສົງໃນໄລຍະຍາວຂຶ້ນເທົ່າໃດ ມັນຈະເຮັດໃຫ້ປະລິມານຫຼຸດລົງຍ້ອນໂລກຮ້ອນ ທ່ານ Enric Sala ຜູ້ກໍ່ຕັ້ງໂຄງກ ານ Pristine Sea ກ່າວວ່າ The plankton in the ocean, these microscopic algae and bacteria that live ສິ່ງທີ່ມີຊີວິດຂະໜາດນ້ອຍໃນມະຫາສະໝຸດແມ່ນສາຫຼ່າຍທີ່ນ້ອຍໆ ແລະ ເຊື້ອແບັກທີເຣຍທີ່ອາໄສຢູ່ນອກແຄມຝັ່ງ ພວກເຂົາໄດ້ດູດເອົາໜຶ່ງສ່ວນສີ່ຂອງການປ່ອຍຄາບອນໄ ດອອກໄຊ ທີ່ພວກເຮົາຜະລິດຂຶ້ນໃນແຕ່ລະປີ ແລະ ປະທານາທິບໍດີຂອງພາລາວ ທ່ານຊູເຣນເຈວ ວິບສ໌ ກ່າວວ່າ ມັນເປັນເປົ້າໝາຍທີ່ຕາງໜ້າໃຫ້ການລົງທຶນ ບໍ່ແມ່ນພຽງແຕ່ສຳລັບຂົງເຂດນີ້ ແຕ່ສຳລັບໂລກທັງ ມວນ ທ່ານຊູເຣນເຈວ ວິບສ໌ ກ່າວວ່າ Our first ເປົ້າໝາຍອັນທຳອິດຂອງພວກເຮົາກໍແມ່ນໃຫ້ໄດ້ຮັບ 500 ລ້ານໂດລາ ທ່ານຮູ້ດີ ຂ້າພະເຈົ້າຢາກເຫັນກອງທຶນນີ້ເພີ່ມຂຶ້ນເປັນ 2 ຕື້ໂດລາ ມັນມີ 15 ປະເທດ 15 ປະເທດແມ່ນຕ້ອ ງການເປັນທີ່ສຸດ ຢາກປົກປ້ອງຊັບພະຍາກອນອັນລ້ຳຄ່າຂອງພວກເຂົາເຈົ້າ ໄພສານ ວີໂອເອ
ລາວມີໂຄງການຜະລິດໄຟຟ້າຈາກແສງຕາເວັນທີ່ລອຍຢູ່ເທິງໜ້ານ້ຳ ຢູ່ອ່າງເກັບນ້ຳເຂື່ອນໄຟຟ້ານ້ຳງື່ມໜຶ່ງ ຈະຂະຫຍາຍການຜະລິດໃຫ້ໄດ້ຫຼາຍເຖິງ 1,200 ເມກາວັດ ໃນປີ 2026 ຊຶ່ງຈະເຮັດໃຫ້ລາວ ກາຍເປັນປະ ເທດທີ່ມີໂຄງການຜະລິດໄຟຟ້າຈາກແສງຕາເວັນ ປະເພດທີ່ລອຍຢູ່ເທິງໜ້າອ່າງເກັບນ້ຳທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດໃນໂລກ ບົວສະຫວັນ ມີລາຍລະອຽດເລື່ອງນີ້ມາສະເໜີທ່ານໃນອັນດັບຕໍ່ໄປ ໂຄງການພະລັງງານແສງ ຕາເວັນລອຍຢູ່ເທິງໜ້ານ້ຳ ຢູ່ໃນອ່າງເກັບນ້ຳເຂື່ອນໄຟຟ້ານ້ຳງື່ມໜຶ່ງ ມີແຜນທີ່ຈະຂະຫຍາຍກຳລັງຕິດຕັ້ງຂຶ້ນຈາກ 300 ເມກາວັດ ເປັນ 1,200 ເມກາວັດ ພາຍໃນປີ 2026 ນີ້ ເມື່ອສຳເລັດແລ້ວ ໂຄງການນີ້ຈະກາຍເປັນໂຄ ງການພະລັງງານແສງຕາເວັນ ປະເພດທີ່ລອຍຢູ່ເທິງໜ້າອ່າງເກັບນ້ຳທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດຂອງໂລກ ອີງຕາມແຫຼ່ງຂ່າວທ້ອງຖິ່ນ ລັດຖະບານລາວທີ່ຖືຮຸ້ນ 20 ເປີເຊັນ ແລະ ພາກເອກະຊົນ ຊຶ່ງກໍຄືບໍລິສັດ ຮັງຊູ ເຊັຟຟາວ Technology Limited ຈາກ ຈີນ ແລະ ບໍລິສັດລາວ PPA ທີ່ປຶກສາ ແລະ ກວດສອບບັນຊີຈຳກັດ ທີ່ຖືຮຸ້ນ 80 ເປີເຊັນ ໄດ້ເຊັນສັນຍາພັດທະນາໂຄງການ ຫຼື PDA ໃນປີ 2020 ໂດຍມີການສຳປະທານເປັນເວລາ 25 ປີ ໂຄງການດັ່ງກ່າວແບ່ງອອກເປັນສ ອງໄລຍະ ຄືໄລຍະທີໜຶ່ງ ນັບແຕ່ປີ 2020 ຫາ 2023 ໂດຍທີ່ຜະລິດໄຟຟ້າທີ່ມີກຳລັງຕິດຕັ້ງ 300 ເມກາວັດ ແລະ ໄລຍະທີສອງ ແມ່ນແຕ່ປີ 2023 ຫາ 2026 ທີ່ມີກຳລັງຕິດຕັ້ງອີກ 900 ເມກາວັດ ໂຄງການທີ່ວ່ານີ້ຕັ້ງຢູ່ເຂດບ້ານໂພນສະຫວາດ ເມືອງລ້ອງຊານ ແຂວງໄຊສົມບູນ ກວມເອົາເນື້ອທີ່ກວ້າງກວ່າ 1,500 ເຮັກຕາ ແລະ ໄດ້ເລີ່ມການຜະລິດມາຕັ້ງແຕ່ທ້າຍປີ 2021 ອີງຕາມການບອກເລົ່າຂອງຊາວບ້ານຜູ້ໜຶ່ງທີ່ຢູ່ໃນທ້ອງຖິ່ນເວົ້າວ່າ

ນອກຈາກໂຄງການທີ່ວ່ານີ້ແລ້ວ ລາວຍັງມີໂຄງການພະລັງງານແສງຕາເວັນລອຍຢູ່ເທິງໜ້ານ້ຳ ທີ່ມີກຳລັງຕິດຕັ້ງ 240 ເມກາວັດ ທີ່ເລີ່ມສ້າງຢູ່ອ່າງເກັບນ້ຳນ້ຳເທີນສອງ ທີ່ເປັນອ່າງເກັບນ້ຳໃຫຍ່ອັນດັບສອງ ຂອງລາວ ຮອງລົງມາຈາກອ່າງນ້ຳງື່ມ ແລະ ໄດ້ກໍ່ສ້າງໃນປີ 2023 ຊຶ່ງຕາມແຜນການແລ້ວຈະເລີ່ມຜະລິດໄຟຟ້າພາຍໃນປີ 2024 ນີ້ ໂຄງການນີ້ເປັນໂຄງການພະລັງງານແສງຕາເວັນແບບປະສົມ ເພາະມັນຜະລິດໄ ຟຟ້າທີ່ປະສົມປະສານໃສ່ກັບພະລັງງານນ້ຳ ຢູ່ອ່າງເກັບນ້ຳຂອງໂຄງການເຂື່ອນໄຟຟ້ານ້ຳເທີນ 2 ຢູ່ແຂວງຄຳມ່ວນ ແລະ ເປັນໂຄງການພະລັງງານແສງຕາເວັນແບບປະສົມທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດໃນໂລກ ອີງຕາມບົ ດລາຍງານປີ 2023 ຂອງທ່ານນາງ ອາລານາ ບາລັຟ ຢູ່ທີ່ສູນກາງ Stimson ພວກນັກຄົ້ນຄວ້າຈາກຫ້ອງທົດລອງພະລັງງານທົດແທນແຫ່ງຊາດໃນສະຫະລັດ ທີ່ວິເຄາະທ່າແຮງພະລັງງານແສງຕາເວັນລອຍຢູ່ເທິງໜ້ານ້ຳ ຫຼື FPV ໃນ 10 ປະເທດອາຊຽນ ເມື່ອມໍ່ໆມານີ້ ພົບວ່າ ລາວມີທ່າແຮງດ້ານການຜະລິດພະລັງງານຈາກ FPV ຢູ່ເທິງອ່າງເກັບນ້ຳ 3 ແຫ່ງ ທີ່ລວມຢູ່ໃນຊຸດຂໍ້ມູນຂອງການຄົ້ນຄວ້າຂອງຕົນ ຢູ່ປະມານ 5 ຫາ 10 ກິກາວັດ ນອກຈ າກນັ້ນ ກໍຍັງມີທ່າແຮງໃນການຜະລິດພະລັງງານແສງຕາເວັນລອຍຢູ່ເທິງໜ້າແມ່ນ້ຳທຳມະຊາດອີກປະມານ 2 ຫາ 5 ກິກາວັດ ເມື່ອເອົາທ່າແຮງຂອງການຜະລິດພະລັງງານຈາກແສງຕາເວັນຢູ່ເທິງໜ້ານ້ຳ ທັງສອງປະເພດນີ້ປະສົມເຂົ້າກັນ ລາວກໍຈະມີທ່າແຮງລວມຢູ່ປະມານ 9 ຫາ 15 ກິກາວັດ ຊຶ່ງເປັນທ່າແຮງທີ່ສູງຫຼາຍ ໂຄງການພະລັງງານແສງຕາເວັນທີ່ລອຍຢູ່ເທິງໜ້ານ້ຳໃນອ່າງເກັບນ້ຳຂອງເຂື່ອນມີຜົນດີ ຫຼາຍຢ່າງ ອີງຕາມທ່ານນາງ Courtney Weatherby ຮອງຫົວໜ້າໂຄງການເອເຊຍຕາເວັນອອກສຽງໃຕ້ ທີ່ຕິດຕາມການພັດທະນາດ້ານພະລັງງານຢູ່ໃນຂົງເຂດແມ່ນ້ຳຂອງ ທີ່ສູນກາງ Stimson ທີ່ກ່າວວ່າ These would essentially be projects that are built on to float on a reservoir of a dam that already produces ໂຄງການເຫຼົ່ານີ້ໂດຍພື້ນຖານແລ້ວຈະເປັນໂຄງການທີ່ສ້າງຂຶ້ນ ແລະ ລອຍຢູ່ເທິງໜ້ານ້ຳ ໃນອ່າງເກັບນ້ຳຂອງເຂື່ອນແຫ່ງໜຶ່ງ ທີ່ຜະລິດໄຟຟ້າ ແລະ ຂາຍໄປຕ່າງປະເທດແລ້ວ ໂຄງການເຫຼົ່ານີ້ຈຳນວນ ໜຶ່ງແມ່ນໄດ້ຮັບຄວາມສົນໃຈຫຼາຍ ໃນຊຸມປີມໍ່ໆມານີ້ ຍ້ອນເຫດຜົນສອງຢ່າງ ອັນທີໜຶ່ງ ຕົວຈິງແລ້ວມັນສາມາດຊ່ວຍປັບປຸງປະສິດທິພາບການດຳເນີນງານຂອງເຂື່ອນໄດ້ ໂດຍສະເພາະໃນຊຸມປີທີ່ມີໄພແຫ້ງແ ລ້ງ ຖ້າທ່ານມີການຕິດຕັ້ງແຜງຜະລິດໄຟຟ້າຈາກແສງຕາເວັນລອຍຢູ່ເທິງອ່າງເກັບນ້ຳ ມັນຈະສາມາດຫຼຸດຜ່ອນການລະເຫີຍຂອງນ້ຳໄດ້ ສະນັ້ນ ມັນສາມາດຊ່ວຍການຜະລິດຂອງໄຟຟ້ານ້ຳຕົກໄດ້ ສ່ວນອົງ ປະກອບອື່ນໆ ກໍແມ່ນວ່າໂຄງການເຫຼົ່ານີ້ອາດຈະສາມາດເຊື່ອມຕໍ່ໃສ່ກັບສາຍສົ່ງ ແລະ ລະບົບສາຍສົ່ງທີ່ມີຢູ່ແລ້ວ ດັ່ງນັ້ນ ບໍ່ຈຳເປັນຕ້ອງສ້າງສາຍສົ່ງໄຟຟ້າໃໝ່ເອົາເອງໝົດເລີຍ ທ່ານສາມາດເຊື່ອມໂຍງມັ ນເຂົ້າໃສ່ກັບລະບົບທີ່ມີຢູ່ແລ້ວ ແຕ່ຢ່າງໃດກໍຕາມ ທ່ານນາງເວົ້າວ່າ ໂຄງການຜະລິດໄຟຟ້າແສງຕາເວັນປະເພດອື່ນໆ ທີ່ບໍ່ແມ່ນປະເພດທີ່ລອຍຢູ່ເທິງໜ້າອ່າງເກັບນ້ຳຂອງເຂື່ອນໄຟຟ້າ ສ່ວນໃຫຍ່ມີການພັ ດທະນາຊັກຊ້າຫຼາຍ ເມື່ອທຽບໃສ່ກັບປະເທດອື່ນໃນຂົງເຂດ ໂດຍສະເພາະແມ່ນຫວຽດນາມ ທັງນີ້ກໍເພາະວ່າລັດຖະບານໃຫ້ບຸລິມະສິດແກ່ການຜະລິດພະລັງງານທີ່ມາຈາກເຂື່ອນໄຟຟ້ານ້ຳຕົກສູງກວ່າ ບົ ວສະຫວັນ ນຳສະເໜີລາຍງານນີ້ໃຫ້ແກ່ VOA
ທ່ານຜູ້ຟັງ ກັບມາພົບກັນອີກຄັ້ງໃນລາຍການສຽງເພງຈາກແດນໄກ ສຳລັບຄ່ຳຄືນວັນອາທິດ ແລະ ເປັນອາທິດສຸດທ້າຍຂອງເດືອນມັງກອນນີ້ ເຊິ່ງຫາກໍເຂົ້າມາປີ 2024 ບຶດດຽວກໍໝົດໄປ 1 ເດືອນແລ້ວເນາະ ແນວ ໃດກໍດີ ໃນຄ່ຳຄືນນີ້ ຜູ້ດຳເນີນລາຍການມີບົດເພງມ່ວນໆ ທີ່ຂັບໂດຍທ່ານ ອຸດອນ ວົງສີ ມາບັນເລງໃຫ້ທຸກໆທ່ານຟັງ ກັບບົດເພງທີ່ມີຊື່ວ່າ

ສຳລັບບົດເພງຕໍ່ໄປແມ່ນບົດເພງທີ່ມີຊື່ວ່າ ຢູ່ດີເດີບ້ານປູ່ບ້ານຍ່າ ຂັບຮ້ອງໂດຍທ່ານ ສີປະເສີດ ຄັນທະບູລີ ຫວັງວ່າທັງສອງບົດເພງນີ້ຈະສ້າງຄວາມບັນເທີງໃຫ້ກັບຫຼາຍໆທ່ານເນາະ ຂໍເຊີນບັນດາທ່ານຮັບຟັ ງພ້ອມໆກັນເລີຍ

ທ່ານຜູ້ຟັງ ສຳລັບລາຍການເມືອງລາວໃນປັດຈຸບັນມື້ອື່ນນີ້ ທ່ານຈະໄດ້ຮັບຟັງລາຍງານກ່ຽວກັບ ຊາວກະສິກອນລາວກຳລັງຕ້ອງການການຊ່ວຍເຫຼືອຫຼາຍຂຶ້ນ ເພື່ອຈະປັບປຸງການຜະລິດສິນຄ້າໃຫ້ໄດ້ຄຸນນະ ພາບ ແລະ ສົ່ງອອກໄປຕ່າງປະເທດໃຫ້ໄດ້ຢ່າງແທ້ຈິງ ກະລຸນາຕິດຕາມຮັບຟັງ ອັນດັບຕໍ່ໄປແມ່ນບົດບັນນາທິການທີ່ສະທ້ອນເຖິງທັດສະນະຂອງລັດຖະບານສະຫະລັດ ສະຫະລັດກ່າວປະນາມຢ່າງແຮງຕໍ່ກາ ນຟ້ອງຮ້ອງຜູ້ສະໜັບສະໜູນປະຊາທິປະໄຕ ແລະ ເຈົ້າຂອງສື່ມວນຊົນ ທ່ານ ຈິມມີ ລາຍ ໃນຮົງກົງ ທ່ານ ລາຍ ຖືກຟ້ອງຮ້ອງພາຍໃຕ້ກົດໝາຍຄວາມໝັ້ນຄົງແຫ່ງຊາດທີ່ເຂັ້ມງວດ ທີ່ຖືກກຳນົດຕໍ່ເກາະຮົງກົງໂດຍປັ ກກິ່ງ ຫຼັງຈາກການປະທ້ວງທົ່ວເມືອງດັ່ງກ່າວໃນປີ 2019 ປະຊາຊົນຮົງກົງຫຼາຍພັນຄົນໄດ້ເຕົ້າໂຮມກັນຢູ່ຖະໜົນຕ່າງໆ ເພື່ອປະທ້ວງການຫ້າມຕໍ່ເສລີພາບພື້ນຖານຂອງຂະເຈົ້າ ແລະ ການປົກຄອງຕົນເອງທາງ ການເມືອງທີ່ຖືກສັນຍາໄວ້ ເວລາທີ່ອັງກິດໄດ້ມອບການປົກຄອງຂອງເມືອງທີ່ດຳເນີນຢ່າງເປັນປະຊາທິປະໄຕໃຫ້ສາທາລະນະລັດປະຊາຊົນຈີນໃນປີ 1997 ພາຍໃຕ້ກົດໝາຍຄວາມໝັ້ນຄົງແຫ່ງຊາດ ທ່ານ ຈິມມີ ລາຍ ຖືກຕັ້ງຂໍ້ຫາກ່ຽວກັບການສົມຮູ້ຮ່ວມຄິດກັບກອງກຳລັງຕ່າງຊາດ ເຊິ່ງແມ່ນອາຊະຍາກຳທີ່ສາມາດລົງໂທດຂັງຄຸກຕະຫຼອດຊີວິດໄດ້ ຖ້າຖືກຕັດສິນວ່າມີຄວາມຜິດ ດັ້ງເດີມແລ້ວຜູ້ຊາຍອາຍຸ 12 ປີ ທີ່ແອບຂຶ້ນ ກຳປັ່ນໄປເກາະຮົງກົງຈາກ ສປ ຈີນ ທ່ານ ລາຍ ໄດ້ສ້າງອານາຈັກເຄື່ອງນຸ່ງທີ່ປະສົບຄວາມສຳເລັດ ກ່ອນການກໍ່ຕັ້ງສື່ມວນຊົນຫຼາຍແຫ່ງ ລວມທັງໜັງສືພິມ Apple Daily ທີ່ໄດ້ຮັບຄວາມນິຍົມ ເຊິ່ງຖືກປິດລົງໃນປີ 2021 ນັກເຄື່ ອນໄຫວສະໜັບສະໜູນປະຊາທິປະໄຕຫົວຈັດ ແລະ ນັກວິຈານການລ່ວງລະເມີດສິດທິມະນຸດຂອງຈີນ ລວມທັງການລ່ວງລະເມີດເສລີພາບທາງສາສະໜາ ທ່ານ ລາຍ ຖືກກັກຂັງໂດຍພວກເຈົ້າໜ້າທີ່ຮົງກົງໃນປີ 2020 ແລະ ຂໍ້ກ່າວຫາທີ່ອີງໃສ່ຄວາມປອດໄພຫຼາຍຢ່າງ ແລະ ຖືກຂັງຄຸກດົນກວ່າ 1,000 ວັນແລ້ວ ບັນດາຜູ້ທຳການເຄື່ອນໄຫວສະໜັບສະໜູນປະຊາທິປະໄຕຫຼາຍຄົນໃນຮົງກົງຖືກຄວບຄຸມຕົວໂດຍລັດຖະບານດັ່ງກ່າວ ຫຼັ ງຈາກການປະທ້ວງໃນປີ 2019 ເຊິ່ງຫຼາຍຄົນໄດ້ຫຼົບໜີໄປຕ່າງປະເທດ ແຕ່ທ່ານຈິມມີ ລາຍ ໄດ້ເລືອກທີ່ຈະຢູ່ໃນຮົງກົງ ການດຳເນີນຄະດີໃນປັດຈຸບັນຂອງທ່ານລາຍ ໄດ້ເລີ່ມຂຶ້ນເມື່ອວັນທີ 18 ທັນວາທີ່ຜ່ານມາ ກ່ອນ ຄະນະກຳມະການທີ່ປະກອບມີຜູ້ພິພາກສາ 3 ຄົນ ໂດຍໄດ້ຮັບການອະນຸມັດໂດຍລັດຖະບານ ມັນບໍ່ມີຄະນະຕຸລາການ ແລະ ການດຳເນີນຄະດີແມ່ນຄາດວ່າຍາວ 80 ວັນ ທ່ານບໍ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດໃຫ້ຈ້າງທະນາຍຄ ວາມທີ່ທ່ານເລືອກ ໂຄສົກກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ທ່ານແມັດທິວ ມິລເລີ ໄດ້ອອກຖະແຫຼງການສະບັບໜຶ່ງ ທີ່ກ່າວປະນາມການຟ້ອງຮ້ອງທ່ານຈິມມີ ລາຍ ພາຍໃຕ້ກົດໝາຍຄວາມໝັ້ນຄົງແຫ່ງຊາດຂອງຮົງກົງ ແລະ ໄດ້ກ່າວຢ້ຳເຖິງການກັກຂັງກ່ອນດຳເນີນຄະດີທີ່ຍາວນານ ແລະ ການປະຕິເສດຕົວແທນທາງກົດໝາຍທີ່ທ່ານເລືອກ ທ່ານໄດ້ກ່າວວ່າ ພວກເຮົາຮຽກຮ້ອງເຈົ້າໜ້າທີ່ປັກກິ່ງ ແລະ ຮົງກົງ ໃຫ້ເຄົາລົບເສລີ ພາບຂອງສື່ມວນຊົນໃນຮົງກົງ ການກະທຳທີ່ປາບປາມເສລີພາບຂອງສື່ມວນຊົນ ແລະ ການຫ້າມຫຼັ່ງໄຫຼຂອງຂໍ້ມູນທີ່ເສລີ ເຊັ່ນດຽວກັບການປ່ຽນແປງລະບົບການເລືອກຕັ້ງຂອງພວກເຈົ້າໜ້າທີ່ປັກກິ່ງ ແລະ ທ້ ອງຖິ່ນ ທີ່ຫຼຸດຜ່ອນການລົງຄະແນນສຽງໂດຍກົງ ແລະ ຂັດຂວາງຜູ້ລົງແຂ່ງຂັນພັກການເມືອງທີ່ສະໜັບສະໜູນປະຊາທິປະໄຕຈາກການເຂົ້າຮ່ວມ ໄດ້ທຳລາຍສະຖາບັນທີ່ເປັນປະຊາທິປະໄຕຂອງຮົງກົງ ແລະ ສ້າງຄວາມເສຍຫາຍຕໍ່ຊື່ສຽງຂອງຮົງກົງ ໃນຖານະທີ່ເປັນສູນກາງຂອງທຸລະກິດສາກົນ ແລະ ການເງິນ ພວກເຮົາຂໍຮຽກຮ້ອງບັນດາເຈົ້າໜ້າທີ່ຮົງກົງໃຫ້ປ່ອຍຕົວທ່ານຈິມມີ ລາຍ ໃນທັນທີ ແລະ ຄົນອື່ນໆທີ່ຖືກ ຂັງຄຸກສຳລັບການປ້ອງກັນສິດທິມະນຸດ
ນັ້ນແມ່ນບົດບັນນາທິການ

ຂະນະນີ້ ທ່ານກຳລັງຮັບຟັງສະຖານີວິທະຍຸ VOA ພາກພາສາລາວ ກະຈາຍສຽງທຸກໆວັນຈາກວໍຊິງຕັນ ດີຊີ ນະຄອນຫຼວງຂອງສະຫະລັດ ທ່ານຜູ້ຟັງ ຂ້າພະເຈົ້າ ທິບສຸດາ ພ້ອມດ້ວຍຄະນະ ຈາກສະຖານີວິທະຍຸ VOA ພາກ ພາສາລາວ ຂໍອຳລາທ່ານຜູ້ຟັງໄປກ່ອນໃນຄ່ຳຄືນນີ້ ແລະ ພວກເຮົາຈະກັບມາພົບກັບທ່ານອີກໃນແລງມື້ອື່ນ ເວລາ 7 ໂມງ 30 ຫາ 8 ໂມງແລງ ຕາມເວລາໃນເມືອງລາວ ດ້ວຍຄວາມຖີ່ 1,575 ກິໂລເຮີດ ແລະ ທ່ານຍັງສ າມາດຮັບຟັງໄດ້ທີ່ lao.voanews.com